ບັນດາແຟນໆ ສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ເນື່ອງຈາກວ່າວັນສຸກທີ 11 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເປັນວັນທະຫານຜ່ານເສິກສະຫະລັດ ເພາະສະນັ້ນ ວັນນະສອນ ຜູ້ຈັດທຳລາຍການ ຈະນຳເອົາເພງທີ່ເໝາະສົມກັ ບບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ ມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ວັນນະສອນ ຈະພາທ່ານຜູ້ຟັງຂ້າມນ້ຳຂ້າມທະເລ ມາຟັງເພງສາກົນຢູ່ທີ່ອາເມຣິກາພີ້ ຊຶ່ງວັນ ສຸກຜ່ານມານີ້ ເປັນວັນລະລຶກເຖິງທະຫານຜ່ານເສິກໃນສະຫະລັດ VOA ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ຈະມາຈັດເພງສາກົນມ່ວນໆ ທີ່ມີຄວາມໝາຍດີ ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມກ້າຫານຊານໄຊ ຄວາມເປັນວີລະບຸລຸດ ພ້ ອມທັງການເສຍສະລະຢາດເຫື່ອແຮງງານ ແມ່ນກະທັ້ງຊີວິດຂອງພວກເພິ່ນ ເພາະສະນັ້ນ ເພງທີ່ຈະຫຼິ້ນໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄົບຖ້ວນທຸກຢ່າງ ສຳລັບເຫຼົ່າທະຫານຜູ້ກ້ານີ້ ໃນບົດເພງ American Soldier

ສ່ວນເພງຕໍ່ໄປນີ້ກໍມ່ວນໆ ເປັນແນວເພງຣັອກແບບຫວານໆ ທີ່ມີຄວາມໝາຍດີ ຊຶ່ງໄດ້ນັກຮ້ອງຣັອກຢ່າງ Bon Jovi ໃນບົດເພງ You Want To Make A Memory ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ພວກເຮົາຕ່າງກໍຢາກຈະສ້າງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ ຝາກໄວ້ໃ ນພື້ນແຜ່ນດິນນີ້ ກ່ອນຈະອຳລາພາຈາກ ແລະ ເພງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະມອບເພື່ອສະດຸດີໃນຄວາມເປັນຜູ້ກ້າ ຂອງບັນດາທະຫານຜ່ານເສິກທັງຫຼາຍທັງປວງ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ ໃນບົດເພງ You Want to Make a Memory Hello again, it's you and me Kinda always like it used to be

ແລະ ຂໍອຳລາທ່ານດ້ວຍເພງນີ້ There's a Hero ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ Billy Gilman ເນື້ອຫາຂອງເພງແມ່ນບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຄິດໃນທາງບວກ ໃຫ້ພວກເຮົາຢ້ຳຄິດຢ້ຳທຳ ທີ່ຄິດວ່າທຸກໆຄົນເຮົາມີຄວາມເປັນວີລະບຸລຸດໃນຕົວ ອີກຄັ້ງໜຶ່ ງ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆເຫຼົ່າທັບ ທຸກໆທ່ານທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງແບບ ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍ ທີ່ຮັບໃຊ້ຊາດ ແລະ ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ